ئۆمەرنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن خەلىپە تاللاش سايلىمىدا نامزاتلىققا كۆرسىتىلگەن ئالتە كىشىنىڭ مەدىنىدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ھايات ۋاقتىدا كىشىلەرگە دىنىي ئىشلاردىن پەتىۋا بېرىدىغان بىر قانچە كىشىنىڭ بىرى ئىدى ئۇنىڭ ئىسلامنى قوبۇل قىلىشتىن بۇرۇنقى ئىسمى ئابدۇ ئەمرى بولۇپ ئۇ ئىسلامغا كىرگەندىن كېيىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ئۇنى

قېرىندىشى ئابدۇراخمانغا ئى قېرىندىشىم مەن مەدىنىدىكى ماللىرى كۆپ كىشىلەرنىڭ بىرى مېنىڭ ئىككى بېغىم ۋە ئىككى ئايالىم بار قايسى بېغىم كۆڭلۈڭگە ياقسا شۇ باغنى ساڭا بېرىمەن قايسى ئايالىمنى ياقتۇرساڭ شۇنى نىكاھىمدىن چىقىرىپ ئۇنى ساڭا نىكاھلاپ قوياي دېدى ئابدۇراخمان سەئىدكە ئاللاھ ماللىرىڭ ۋە ئائىلەڭگە بەرىكەت ئاتا قىلسۇن

ئۇ جەڭ مەيدانىدىن قايتقىنىدا ئۇنىڭ بەدىنىنىڭ يىگىرمە نەچچە يېرى يارىلانغان بولۇپ بەزى يارا ئورۇنلىرى ھەتتا بارماق كىرىپ كەتكۈدەك چوڭقۇرلۇقتا ئىدى ئابدۇراخماننىڭ جېنى بىلەن قىلغان جىھادقا قارىغاندا مېلى بىلەن قىلغان جىھادى كۆپ ئىدى كۈنلەرنىڭ بىرىدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام بىر يەرگە ئەۋەتمەك ئۈچۈن قوشۇن تەييارلىماقچى بولۇپ

ئۇلار بىرەر جايغا چىقسا ئۇلار بىلەن بىرگە چىقاتتى ھەج قىلسا بىرگە ھەج قىلاتتى ئۇلارنىڭ كاجۋىللىرىغا يېشىل ياپراقلارنى يېپىپ قوياتتى مانا بۇ ئابدۇراخماننىڭ ئارتۇقچىلىقلىرىنىڭ بىرى ئىدى شۇنداقلا مۆمىنلەرنىڭ ئانىلىرىنىڭ ئابدۇراخمانغا ئىشەنگەنلىكى بولۇپ ئابدۇراخمان بۇلار بىلەن پەخىرلىنىشكە ئەرزىيدىغان ئىش ئىدى ئابدۇراخماننىڭ

ئابدۇراخمان قاتتىق خۇشاللىنىپ شۇ كۈندىن كېيىن ئۇ تېخىمۇ كۆپ مال سەدىقە قىلىشقا كىرىشتى ئۇ ئىلىكىدىكى نەرسىلەرنى ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن رەۋىشتە سەدىقە قىلىشقا باشلىدى ئۇ قىرىق مىڭ دىرھەم كۈمۈش سەدىقە قىلىپ ئارقىدىن يەنە قىرىق مىڭ دىنار ئالتۇن سەدىقە قىلدى alloh yo'lida jihod qilg'uvchilarga ishqim qildi umrining oxirgi mazgillarida nurg'un qullarni ozod qilaverdi ئۇ بەدرى ئۇرۇشىغا قاتناشقان ھەر بىر كىشىگە تۆت يۈز دىنار ئالتۇن سەدىقە قىلدى ئۇلارنىڭ سانى يۈز كىشى ئىدى مۆمىنلەرنىڭ ئانىسىنىڭ ھەر بىرىگە نۇرغۇن مال ۋەسىيەت قىلدى ئائىشە ئۇنىڭغا كۆپ ۋاقىتلاردا ئاللاھ ئۇنى سەلسەبىل بۇلاقلىرى بىلەن سۇغارسۇن دەپ دۇئا قىلاتتى ئۇنىڭدىن كېيىن مىراسخورلارغا ساناقسىز مال مىڭ تۆگە يۈز ئات ئۈچ مىڭ قوي قالدۇرۇلدى تۆت ئايالىنىڭ ھەر بىرىگە شەرىئەتتىكى بەلگىلەنگەن ئۆلچىمى بويىچە مېلىنىڭ سەككىزدىن بىرىنى قالدۇردى قالدۇرۇلغان مال سەكسەن مىڭ ئىدى ئۇنىڭ مىراسخورلىرىغا قالدۇرۇلغان ئالتۇنلىرىنى كەكە پالتا بىلەن پارچىلىغاندىمۇ قوللىرى قوللىرى تالغىدەك ئالتۇن كۈمۈش قالدۇردى بۇلارنىڭ ھەممىسى پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ ئۇنىڭ مېلىغا قىلغان بەرىكەت تىلەش دۇئاسىنىڭ پەزىلىتىدىن ئىدى لېكىن ئۇنىڭ ھاياتلىقىدا ئېرىشكەن بۇ مال دۇنيالىرى ئۇنى قىلچە مەغرۇرلاندۇرمىدى ئۇ خىزمەتكارلىرىنىڭ ئارىسىدا تۇرغاندا كىشىلەر ئۇنى پەرقلەندۈرەلمەي قالاتتى بىر كۈنى ئۇنىڭ خىزمەتكارىدىن بىرى ئۇنىڭغا تائام ئېلىپ كەلدى ئۇ روزا تۇتۇۋالغان ئىدى ئۇ ئالدىدىكى تائامغا قاراپ

ئۇنىڭغا تۈمەنمىڭ خۇش مۇبارەك بولسۇنكى ئۇ راستچىل ئىشەنچلىك پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ئۇنىڭ جەننەتكە كىرىدىغانلىقى بىلەن خۇش خەۋەر بەرگەن بەندە ئىدى ئۇنىڭ جىنازىسىنى باشتىن ئاخىرغىچە پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنىڭ تاغىسى سەئد ئىبنى ئەبۇ ۋەققاس كۆتۈردى ئىككى نۇرنىڭ ئىگىسى ئوسمان ئىبنى ئەففان ئۇنىڭ نامىزىنى چۈشۈردى مۆمىنلەرنىڭ تۆتىنچى خەلىپىسى ئەلى ئىبنى ئەبۇ تالىپ ئۇنىڭ ئۈچۈن تەزىيە سۆزى سۆزلەپ مۇنداق دېدى سەن دۇنيانىڭ پاك ۋاقتىنى تېپىۋالدىڭ ئۇنىڭ قالايمىقان بولۇشتىن بۇرۇنلا كېتىپ قالدىڭ alloh sanga rahmat qilsin ey aziz qarindoshlarimiz mana qarang butun dunyolardan voz kechgan